वयं तृतीय अध्याये नवमश्लोकं पठामः एकवारं वयं श्लोकान् वदामः तृतीय अध्यायस्य आरम्भतः अनन्तरं पठामः कर्मयोगः ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्ध बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मम सत्यं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसैव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख पुरा प्रोक्ता मया ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानम् कर्मयोगेन योगिनम् कर्मयोगेन योगिना न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात् आत्मा इन्द्रियार्थान् मिथ्याचार स उच्यते मिथ्याचारः उच्यते मनसा यस्तिन्द्रियाणि मनसा
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापिशते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः न प्रसिद्ध्येत कर्मणः एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः नव श्लोकान् वयं पठितवन्तः इदानीं दशमश्लोकं पठामः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन लोकोऽयं कर्मबन्धन लोको यम् कर्म बन्धन लोकोऽयम् कर्म बन्धन तदर्थम् कर्म कौन्तेय तदर्थम् कर्म कौन्तेय तदर्थम् कर्म कौन्तेय तदर्थम् कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर पश्यतु एकवारं वयं मिलित्वा पठामः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः पश्यतु एकवारं पठितुं शक्यते वा इति पश्यतु यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर पठतु एकवारं मिलित्वा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर प्रथमं वयं श्लोकं पठितवन्तः इदानीं पदच्छेदं कुर्मः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र कथं पदच्छेदं कुर्मः एकपदमिव अस्ति किल दृष्ट्वा यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र पश्यतु त्रीणि पदानि सन्ति तत्र यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र एकपदं भवति चेत् यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयम् इति अस्ति कथं पदच्छेदं कुर्मः लोक लोकः अयम् अयं लोकः अयम् अयं लोकः इत्यर्थः कर्मबन्धनः कर्मबन्धनः इत्येव एकमेव पदं तदर्थं तदर्थम् इत्येव कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर एवम् एकैकपदमेव इदानीं पदच्छेदं कृत्वा वदतु एकैकपदं वदतु यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्देय मुक्तसङ्गः समाचर सर्वम् एकैकपदमेव अस्ति इदानीं पश्यतु सामान्य एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः इदानीं पदच्छेदं कृतवन्तः सामान्यतया एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः यज्ञार्थात् यज्ञार्थात् इत्युक्ते किं कः अर्थः यज्ञार्थकर्म यदा करोति तद् यज्ञार्थं करोति चेत् इत्यर्थः कः अर्थः इति यज्ञपदस्य अर्थं वयं चिन्तयामः अग्रे अपि यज्ञपदस्य अर्थं वयं चिन्तयामः इदानीम् एतावदेव अस्ति यज्ञ यज्ञनिमित्तं यज्ञार्थं कर्मं करोति चेत् इत्युक्ते ईश्वरार्पणरीत्या कर्मं करोति चेत् इत्यपि चिन्तयितुं शक्यते किल अत्र एवं लिखितमस्ति ईश्वरार्पणरूपेण कर्मं करोति चेत् कर्मणः अपेक्षया अन्यत्र अन्यत्र इत्युक्ते अन्यस्थानेषु अन्य स्थानेषु सर्वत्र अयं लोकः अयं लोकः इत्युक्ते एषः प्रपञ्चः एषः एषः इत्यर्थः एषः प्रपञ्चः कर्मबन्धनः कर्मबन्धवान् भवति पदस्य अर्थं चिन्तयतु अनन्तरं वयं पूर्णतया चिन्तयामः इदानीं कर्मबन्धवान् भवति കർമ്മണ ബന്ധനം ഭവതി കർമ്മകാരണേന ബന്ധനം ഭവതി യജ്ഞാർത്ഥം ന കരോതി ചേത് യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര അന്യസ്ഥാന അന്യത്ര ചെയ്ത് അന്യസ്ഥാനേഷു ചെയ്ത് കർമ്മകാരണേന കിം ഭവിഷ്യതി കർമ്മബന്ധനം ഭവതി കുത്ര കർമ്മബന്ധനം ന ഭവതി यत्र यज्ञार्थं कर्म करोति तत्र कर्मबन्धनं न भवति इति तत् श्लोकस्य तात्पर्यं यज्ञार्थात् कर्मणः भवति चेत् कर्मबन्धनं नास्ति अन्यत्र अयं लोके इत्युक्ते अस्मिन् लोकः कीदृशः भवति कर्मबन्धनः भवति अन्यत्र सर्वत्र लोके अन्यस्थानेषु यदा वयं कर्म कुर्मः सर्वाणि कर्माणि कीदृशानि भवन्ति बन्धनं करोति बन्धनरूपकर्माणि भवन्ति तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर तदर्थं तद्निमित्तं किं निमित्तं कर्म करणीयं कर्म करणीयं भवान् कर्म करोतु किमर्थं कर्म करणीयं यज्ञार्थम् अवगच्छति तदर्थं तद्निमित्तं किं निमित्तं यज्ञनिमित्तं यज्ञ किम् इति चिन्तयामः यज्ञं यज्ञनिमित्तम् अतः भगवत्समर्पणरीत्या इति सामान्यं स्वीकरोतु अनन्तरं चिन्तयामः कर्म कौन्तेय कौन्तेय इत्युक्ते अर्जुन हे अर्जुन कौन्तेय इति अस्ति कौन्तेय इति तत्र सम्बोधना अस्ति सम्बोधना इत्युक्ते आह्वानं हे राम एवं हे कौन्तेय तत्र विसर्गः नास्ति पश्यतु हे कौन्तेय हे अर्जुन कर्म तदर्थं करोतु भवान् किमर्थं करोतु यज्ञार्थात् कथं करणीयम् इत्युक्ते मुक्तसङ्गः मुक्तसङ्गः भूत्वा कर्म करोतु मुक्तसङ्गः इत्युक्ते कः अर्थः तेन सह सम्बन्धः तत्र ममता यत्र ममता सम्बन्धः स्पर्शः भवति तद् विना भवान् कर्म करोतु इति अर्थः सामान्य अर्थः एतावदेव अस्ति सामान्य अर्थः इदानीं वयं श्लोकं पठितवन्तः पदच्छेदं कृतवन्तः एकैकपदस्य अर्थं दृष्टवन्तः सामान्य अर्थः कः सामान्य अर्थः अस्ति भवान् कर्म करोति चेत् कीदृशकर्म करोतु इति वदति यज्ञार्थमेव कर्म करोतु तदपि कथं करणीयं मुक्तसङ्गः सङ्गं विना सङ्गं विना इत्युक्ते कः अर्थः ततः मुक्तः मुक्तः इत्युक्ते स्वतन्त्रः स्वतन्त्रः भूत्वा भवान् कर्म करोतु कुतः स्वतन्त्रः भूत्वा कर्म करोतु इति वदति भवान् यत्किमपि कर्म करोति तद् यज्ञार्थं न करोति चेत् इत्युक्ते यज्ञ यज्ञार्थम् इत्युक्ते किम् इति अस्माभिः चिन्तनीयम् इदानीं खलु यज्ञार्थं कर्म करोतु करोति चेत् बन्धः कर्मबन्धनं कर्मबन्धनं न भवति तद्विना भवान् यत्किमपि कर्म करोतु तत्र तेन कारणेन कर्मबन्धनं भवति सः एतावत् पर्यन्तं गतश्लोके भगवान् किम् उक्तवान् कर्म विना भवान् उपवेष्टुं न शक्नोति इति उक्तवान् किल शरीरयात्रापि इत्युक्ते भवतः शरीरयात्रा भवतः जीवनं नवमश्लोके अस्ति भवतः जीवनम् अग्रे नेतव्यं चेत् भवतः किं करणीयं कर्म करणीयं कर्मकरणं विना भवतः जीवनं भवता अग्रे नेतुं न शक्यते इत्युक्ते भवान् चलति भवान् भोजनं करोति अथवा भवान् हस्तेन किमपि करोति पादेन किमपि करोति केनापि भवान् यत्किमपि करोतु तत्सर्वं किमस्ति उदाहरणार्थं तत्र एतावद् वदति नेत्रोन्मीलनं निमीलनं मुखोद्घाटनं उद्घाटनं स्थापनम् अथवा हस्तस्थापनं किल वयं चिन्तयामः एतेन किमपि नास्ति अहम् अत्र हस्तं स्थापितवान् इदानीं कति जीवनः एतस्य अन्तः अस्ति सत्यम् अहं यदा चलामि अथवा अहं यदा मुखम् उद्घाटयामि प्र प्रपञ्चे अथवा अत्र वातावरणे कति लघु लघु लघु जीविनः मम अन्तः गच्छन्ति अथवा अहं श्वासं स्वीकरोमि एतस्य सर्वस्यापि एतत् सर्वं कर्म एव खलु तत् तस्मात् किं भवति इदानीम् अहं हननं करोमि इति चिन्तयतु वयं सामान्यतया वयं जानीमः अहम् एक प्राणिनः हननं करोमि हननम् इत्युक्ते मारयामि पापकर्म वा पुण्यकर्म वा पापकर्म ततः मम किं भवति दुःखं भवति सत्यं तद् इदानीम् अहं श्वासं स्वीकरोमि बहु प्राणिनः अन्तः गच्छति अथवा अहं पादं स्थापयामि चलामि बहु प्राणिनः अन्तः भवन्तः जानन्ति किल जैन जैनमतस्य जनाः एवं वस्त्रं स्थापयन्ति किमर्थं तेषाम् एकः विश्वासः तद् श्वासस्वीकरणे अपि तादृशजीविनः अन्तः न गच्छेत् इत्युक्ते तावत् अहिंसावादिनः अथवा ते बहु तेषां तादृश बहु कार्याणि सन्ति इत्युक्ते उदाहरणार्थम् उक्तवान् एतत् सर्वं भगवान् वदति भवान् चिन्तयति अहमेवं एवं चेत् कर्मकारणेन बन्धनं भवति चेत् अहं कर्म एव न करोमि इति चिन्तयति चेत् तत् चलति वा न चलति केन कारणेन न चलति शरीरयात्रा अपि शरीरयात्रा इत्युक्ते भवान् जन्म प्राप्तवान् भवतः मरणपर्यन्तं भवतः जीवनमपि न चलति तद्विना एवं चेत् किं करोमि कर्म विना मया स्थातुं न शक्यते अकर्मण्यतायां मया स्थातुं न शक्यते तद् स्पष्टमुक्तवान् पुनः पुनः तत्र संशयः न प्रष्टव्यः तदर्थमेव भगवान् उक्तवान् इदानीम् एवं सर्वं भगवान् यदा विवरणं करोति तदा अर्जुनः वदति इति चिन्तयतु अहं कर्म एव न करोमि इति पुनः वदति चेत् तद् न शक्यते इति प्रथमम् उक्त्वा स्थापितवान् पुनः सः विवरणं करोति कर्म तु करणीयमेव किन्तु कथं कर्म करणीयं यज्ञार्थं कर्म करोति इत्युक्ते यज्ञार्थं कथं कर्म करोति अग्रे विवरणं करोति किन्तु यज्ञार्थम् इत्युक्ते कः अर्थः वयं सामान्यतया चिन्तयामः इदानीं भिन्नभिन्नपुरातनपुस्तकानि वयम् इत्युक्ते वयं स्वीकृत्य पठामः चेत् तत्र यज्ञम् इत्युक्ते अग्निमध्ये यज्ञं करोति किल तादृशयज्ञम् इति लिखितं भवति तत् वयम् अत्र चिन्तयितुं न शक्नुमः कारणं किम् एवं चेत् अत्र तस्य किमपि साङ्गत्यं नास्ति इत्युक्ते किमपि उपयोगः नास्ति इदानीं इदानीं तस्य यज्ञस्य विषये वदति चेत् अस्माकं जीवने कः सम्बन्धः यज्ञम् इति अस्ति किल पूर्वं भिन्नभिन्नयज्ञमासीत् तदर्थमेव इति भगवान् उक्तवान् वा तद् न अत्र यज्ञम् इति पदस्य किञ्चित् विशाल अर्थः स्वीकरणीयः तस्मिन् यज्ञे किं चलति तदर्थं तत् चिन्तयामः तद् यज्ञम् इति वयं किमर्थं चिन्तयामः तद् अग्निं भवति होमकुण्डं भवति तत्र स्थापयामः किमर्थं यज्ञम् इति वदन्ति तद् भगवान् समर्पितम् एकं तु समर्पणं करोति तत्र सत्यमेव एकः भावः किल अस्माकं भावः अथवा अहं अग्निम् अग्निमध्ये स्थापयामि सर्वं समानं भवति किल अहं सुवर्णं स्थापयामि अथवा घृतं स्थापयामि अथवा क्षीरं स्थापयामि अथवा यत्किमपि स्थापयतु सर्वमपि किं भविष्यति भस्म भवति समानरीत्या तत्र सर्वमपि भस्म भवति इत्युक्ते अहं न चिन्तयामि स्थापनसमये एतस्य मूल्यं कति सत्यं किल एतत् स्थापनीयं वा एवं नास्ति किल पूर्णाहुति करोति सर्वमपि स्थापयामः वयं धनसमर्पणं सर्वं यत्किमपि तत्र चिन्तनं न कुर्मः इत्युक्ते समर्पणभावः अस्ति इति कारणेन तस्य नाम किम् इति अस्ति यज्ञ इति अस्ति अद्यतनजी जीवने अस्माकं यज्ञ इत्युक्ते किम् वयम् इदानीं कथं चिन्तयामः कर्म करणीयं चेत् यज्ञार्थं करोतु इति भवान् भगवान् वदति यज्ञार्थं कर्म करोति इत्युक्ते अद्यतनजीवने वयं तस्य कथं प्राक्टिकल् कर्तुं शक्नुमः अद्यतनजीवनेन सह कथं वयं सम्बन्धं कल्पयितुं शक्नुमः एक एकम् एवम् अस्ति एक चिन्तनमेवम् अस्ति कस्यापि किमपि कार्यं वयं कुर्मः पश्यतु अस्माभिः अन्तरङ्गं प्रति चिन्तनं करणीयं प्राणनिमित्तं प्राणाः सन्ति किल प्राणः प्राणनिमित्तं करोति वा अथवा विषयनिमित्तं करोति वा किञ्चित् चिन्तनं करणीयं किमपि कार्यं यदा वयं कुर्मः विषयनिमित्तं वयं कुर्मः वा अथवा प्राणनिमित्तं कुर्मः वा स्वाभाविकजीवने इति उदाहरणं वदामि इदानीम् अत्र एकः चषकः अस्ति सत्यं चषके जलमस्ति अहं चषके जलम् अस्ति इति अहं पश्यामि तस्य कारणं किम् किञ्चित् डप् चिन्तयतु स्वयमेव चषकः जलमस्ति इति कारणेन अहं पश्यामि वा मम अहम् अस्मि इति कारणेन पश्यामि वा न अवगतम् इतोपि किञ्चित् चिन्तयतु इदानीं पश्यतु एतद् वस्तु एतत् किं वदामः संस्कृते दृश्यम् एतस्य नाम दृश्यम् इत्युक्ते यत् वस्तु अहं पश्यामि तद् दृश्यम् अहं कः दृक् दृक् इत्युक्ते यः पश्यति सः सत्यं पश्यति इति एकः पश्यामि इति वस्तु उपकरणं किल पश्यामि इति एकवस्तु पश्यन् अस्मि इति अहम् मम प्रश्नः अहमस्मि इति कारणेन पश्यामि वा अथवा एतत् वस्तु अस्ति इति कारणेन पश्यामि वा इति दृष्टिसृष्टि वद लोके सर्वविधचिन्तनं न वस्तुतः नास्ति कारणेन इत्युक्ते अहं तत् पश्यामि तस्य मूलं कारणं किं तद् वस्तु न सत्यं अहम् अस्मि इत्येव कारणं दृक् अस्ति इति कारणेन एव दृश्यं भवति सत्यं परन्तु वस्तु अस्ति तद् न तद् उदाहरणार्थम् उक्तवान् एकवस्तु अस्मिन् प्रकोष्ठे बहूनि वस्तूनि सन्ति उदाहर अन्य उदाहरणं स्वीकरोतु अस्मिन् प्रकोष्ठे इदानीं पश्यतु तत्र सङ्गणकमस्ति व्यजनमस्ति वाधायनमस्ति बहूनि वस्तूनि सन्ति धनस्यूतः अस्ति विग्रहमस्ति बहूनि वस्तूनि सन्ति तद् अहं पश्यामि वा तद् एता एतानि सर्वाणि वस्तूनि अहं पश्यन् अस्मि वा न किमर्थं न पश्यामि अस्ति वा न वा इति प्रश्नः न अहं किमर्थं न पश्यामि प्रश्नः तद् वस्तु अस्ति इति कारणेन न अहं पश्यामि सत्यम् अहमस्मि इति कारणेनैव अहं पश्यामि सत्यम् एतत् किञ्चित् अव अवगन्तव्यम् अस्माभिः किन्तु अद्यतन सर्वविधपठनं सर्वविधज्ञानं वयं नालेज् इति यद् वदामः अथवा ज्ञानम् इति यद् वदामः तद् सम्पूर्णं कस्य आधारेण भवति विषयस्य आधारेण भवति विषयः अस्ति विषयी अस्ति किल दृश्यमस्ति दृक् अस्ति यद् वस्तु अहं पश्यामि तद् वस्तु अस्ति यः पश्यति सः अस्ति किल यः पश्यन् अस्ति तादृ तस्य विषये दर्शनं करोति चेत् तस्य नाम अस्ति प्राणविषये चिन्तनं कथं प्राणविषये इति अवगच्छति इदानीं चिन्तयतु अहं पश्यामि केन कारणेन पश्यामि भवान् उक्तवान् नेत्रमस्ति इति कारणेन पश्यामि पूर्वम् उपनिषत् मध्ये एका कथा एव अस्ति सर्व इन्द्रियाणां मध्ये एकवारं स्पर्धा अभवत् नेत्रेन्द्रिय स्तोत्रेन्द्रिय सर्व इन्द्रियाणां मध्ये एकैक इन्द्रियम् उक्तवन्तः अहमेव किं वदामि अहमेव राजा अथवा मम एव प्राधान्यं किं किमर्थं मम एव प्राधान्यम् अहं नास्मि चेत् भवतः कार्यं न चलति तन्नास्ति चेत् अहं तद् द्रष्टुं न शक्नोमि किल एवम् एकैक इन्द्रियं किञ्चित् कालपर्यन्तं स्ट्रैक् कुर्वन्ति प्रथमं नेत्रेन्द्रियं वदति अहम् एकमासपर्यन्तं कार्यं न करोमि एकमासपर्यन्तं कार्यं न करोमि एकमासानन्तरं सः आगत्य पृच्छति कथम् आसीत् भवतः सः उक्तवान् बहु सम्यक् एव आसीत् भवान् नास्ति इति कारणेन बहूनि असमीचीनकार्याणि अहं न दृष्टवान् एव इत्युक्ते अहं जीवनं कृतवान् कति जनाः अस्मिन् लोके नेत्रं विना जीवनं कुर्वन्तः सन्ति किल नेत्रं विना कथं जीवनं करणीयं तदनुसृतं ते जीवनं कृतवन्तः एव स्तोत्रेन्द्रियम् अपि त्वक् अपि सर्वे एव स्वीकृतवन्तः अन्ततो गत्वा मनः अपि उक्तवन्तः अहमेव बहु किं वदामि बहु प्रधानी अहमेव अस्मि किन्तु सः अपि यदा कार्यं न कृतवान् तदापि जीवनं चलति चलति वा न वा बहवः सन्ति किल मानसिकस्वास्थ्यं नास्ति बहूनाम् अथवा स्मरणशक्तिः नास्ति तादृश कति जनाः सन्ति ते अपि जीवनं कुर्वन्ति भिन्नभिन्नरोगाः सन्ति किल इदानीं तादृशं स्मरणमेव गच्छति तदापि सः जीवनं करोति किन्तु तेन जीवनस्य समापनं न भवति किन्तु यस्मिन् सन्दर्भे अन्तस्ताद् प्राणः गच्छति पुनः एतानि सर्वाणि सन्ति चेदपि अहं शरीरस्य यात्रा एव वदामि सञ्जीवनमेव प्राणः गच्छति इति चिन्तयतु भवतः नेत्रमपि अस्ति भवतः कर्णः अपि अस्ति त्वक् अपि अस्ति सर्वाणि इन्द्रियाणि बहु सम्यक् सन्ति कार्यं करोति वा नास्ति तदेव स्वकेन्द्रितं चिन्तनं यदा वयम् आरम्भं कुर्मः इत्युक्ते वस्तुविषये विषय आधारितचिन्तनं त्यक्त्वा विषय आधारितचिन्तनं पार्श्वे स्थापयित्वा स्वकेन्द्रितं चिन्तनं स्वकेन्द्रितम् इत्युक्ते स्वार्थता किमपि न अन्तरङ्गं प्रति यदा गच्छामः प्राणचिन्तनम् इति वदति तस्य तस्य नाम किमस्ति प्राणचिन्तनं प्राणनिमित्तं भवान् कार्यं करोति तत्सर्वं यज्ञमेव अवगतं किञ्चित् स्वयं चिन्तयतु अग्रे अहम् उदाहरणानि वक्तुं शक्नोमि प्राणनिमित्तं भवान् यदा कार्यं करोति तस्मिन् समये तत्सर्वं यज्ञं भविष्यति कथं यज्ञं भविष्यति इत्युक्ते इदानीं किमपि कार्यं स्वीकरोतु जीवने भोजनं करोति बहूनि उदाहरणानि स्वीकर्तुं शक्नुमः सामान्य उदाहरणानि वदामि भोजनं करोमि भोजनम् विषयः सत्यं भवान् भवता भवान् इति एकविषयः वस्तुतया किमर्थं भवान् भोजनं करोति प्राणनिमित्तमेव खलु भवतः जीवनं भवतः प्राणः तस्य संरक्षणं भवेत् तदर्थमेव भोजनं कुर्मः किन्तु यदा यदा अस्माकं चिन्तनं भोजनविषये भवति तस्मात् तत् तस्मिन् समये किं भवति भोजनं रुचिकरं भवेत् सत्यं गत्वा गत्वा कियत् पर्यन्तं गच्छति बहु सामान्य उदाहरणं वदन्नस्मि बहूनि कार्याणि एतादृशमेव एकैकम् अस्माकं काम क्रोध लोभ एकमेकं कथम् आगच्छति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यज्ञार्थं कार्यकरणम् इत्युक्ते किम् इत्येव अहं वदन्नस्मि यदा यज्ञार्थमेव अहं कार्यं करोमि मया किं चिन्तनीयमासीत् अहं किमर्थं भोजनं करोमि प्राण प्राण प्राणसंरक्षणार्थम् अथवा जीवनस्य संरक्षणाय भोजनं करोति चेत् मया रुचिविषये न चिन्तनं करणीयम् मया कस्य विषये चिन्तनं करणीयमासीत् आरोग्यविषये चिन्तनं करणीयमासीत् बहूनि लोके आरोग्यदायकवस्तूनि उत्तमं वा न वा उत्तमम् रुचिकरं न सत्यं जीवने एव सामान्यतया सर्व पर्णानि लीफ् सर्वविध बहुविधपर्णानि बहु उत्तम औषधं सत्यं फलानि उत्तम औषधं किन्तु एतानि सर्वाणि त्यक्त्वा मनुष्यः इदानीं किं खादन्नस्ति किल अद्यतन भिन्नं यत्किमपि धान्यमपि वस्तुतः उत्तममेव किन्तु कुत्र गच्छति इति चिन्तयामि तद् पक्वं करोति पक्वं कृत्वा अनन्तरं किं पक्वं न करोतु इति मम पाकं न करोतु इति अहं न वदामि किन्तु तत्र तैलं स्थापयति पुनः रुचिनिमित्तं मरीचिकां स्थापयति पुनः अम्लं स्थापयति लवणं स्थापयति अम्लं लवणं मरीचिका एतत् सर्वं भवान् किमर्थं स्थापयति रुचिनिमित्तं भवान् अथवा किमपि भवान् काफ़ी पिबति आरोग्यनिमित्तं पिबति वा न वयं जानीमः जानीमः आरोग्यनिमित्तं नास्ति इति सत्यं यत्किमपि विषयः काफ़ी वा चायं वा अथवा यत्किम् अस्माकं शीलः एतत् सर्वं शीलः केन कारणेन आगच्छन्ति शीलः इत्युक्ते हेबिट् अस्माकं स्वभावः भवति एतत् सर्वं स्वभावः कथम् आगच्छन्ति यः मांसाहारं करोति मांसाहारे यस्य इच्छा अस्ति तस्य समीपं वदतु मांसाहारं न करोतु तेन न शक्यते सः तस्य विध सर्वविधसमर्थनं मांसाहारं न करणीयं तत्सर्वं भिन्नविषयः मम विषयः कः इत्युक्ते भोजनविषये भवान् भोजनस्य विषये चिन्तयन् अस्ति इति कारणेन भवतः सर्वविधपठनं कस्य आधारेण इदानीं पश्यतु अस्माकम् अमेरिका मध्ये अधिक टी वी शो कस्मिन् विषये आगच्छति कुकिङ्ग् किल उद्घाट्य पृच्छतु कथं कुक् करणीयम् इत्येव अस्ति कथं कुक् करणीयं कथं पाकः करणीयम् इति यदा चिन्तयति पाकः कथं करणीयः इति यदा चिन्तयति तस्मिन् सन्दर्भे रुचिविषये चिन्तनं करोति वा आरोग्यविषये चिन्तनं करोति रुचिविषये एव चिन्तनं कुर्वन्ति किल एवमेव एकैकपठनमपि अस्माकम् एतद् भोजनविषये इति कारणेन वयं बहु शीघ्रम् अवगतवन्तः एवं ഒരു समग्रदर्शनेन यदा भवान् पठति प्राणविषये चिन्तयति इत्युक्ते मम प्राणविषये इति न आगच्छति तत्र अवगतम् अहम् उक्तवान् प्राणविषये पठनमेकं प्राणविषये एव भवान् चिन्तयन् अस्ति चेत् प्राणविषये भवान् यद्यत् करोति सर्वमपि यज्ञं भवति किन्तु विषयस्य उपरि भवान् यद्यत् करोति तत्सर्वं यज्ञार्थं न भवति ततः किं भवति कर्मबन्धनं भवति तदा कारणं किम् पश्यतु पाक एव स्वीकरोतु यदा भवान् पाकं करोति भवतः विषयः कः भवान् तत् सम्यक् भवेत् रुचिकरं भवेत् किल तद् रुचिकरं भवेत् इत्युक्ते तदा किम् आगच्छति अन्ये सर्वे सम्यक् इति वदेत् रुचिकरं कदा भविष्यति अथवा यदा अहं स्वीकृ स्वीकृत्य पश्यामि मम उत्तमम् इति मम अभासत मम इन्द्रियाणां सन्तृप्तिः भवेत् तदा एव प्राणस्य प्राणविषये प्राणानां सन्तृप्तिनिमित्तं वयं न चिन्तयामः वयम् इन्द्रियाणामेव चिन्तयामः अथवा अन्ये वदन्तु इति चिन्तयन्ति गत्वा गत्वा मम प्रसिद्धिः भवतु इति चिन्तयन्ति कुत्र गच्छति इति चिन्तयतु या यावद् भवान् भवतः आरोग्यविषये प्राणविषये एव चिन्तनमासीत् भवान् अन्तरङ्गं प्रति गच्छति अवगच्छति वा न वा अहं बहु सामान्योदाहरणं स्वीकृत्य विवरणं कृतवान् किमपि स्वीकर्तुं शक्यते इदानीं मेडिसिन् निर्माणं करोति लोके इदानीन्तन मेडिसिन् भवन्तः पश्यन्तु कथं समग्रबहूनां जीवीनाम् आननं कृत्वा तेषाम् उपरि परीक्षणं कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा एव एक औषधस्य निर्माणं करोति किल एतत् प्राणः इत्युक्ते समग्रप्रपञ्चस्य एकः सम्बन्धः अस्ति एक एतत् आध्यात्मिकविषयः अस्माकं गीतायाः वा आध्यात्मिकविषयः तत्र सर्वदा समष्टिचिन्तनमेव अस्ति समष्टिचिन्तनम् इत्युक्ते मिलित्वा इदानीं मम भवतः भवत्याः भवतः अस्माकं सर्वेषाम् एकः बन्धः अस्ति अस्ति वा न वा अस्ति मनुष्याः इति एकः सम्बन्धः अस्ति किल जि अन्यजीविनः सन्ति तैः तेषामपि अस्माकं सम्बन्धः अस्ति अस्मिन् प्रपञ्चे वयं जीवनं कुर्मः केवलम् अस्माकं कारणेन न अस्ति वा न्यूनातिन्यूनं सस्यानि न सन्ति इति चिन्तयतु कथम् आक्सिजन् भविष्यति किल वयं कार्बन् डैआक्सैड् बहिः त्यजामः किल वृक्षाः तद् स्वीकृत्य ते आक्सिजन् बहिः त्यजन्ति एकं मनुष्यस्य सस्यस्य मध्ये एकः सम्बन्धः अस्ति वा न वा अस्ति मनुष्यः यदा तद् न अवगच्छति तस्मादेव अस्माकं गृहेषु सर्वं पूर्वं वयं तुलसी वृक्षस्य पालनं कुर्मः मन्दिरेषु वटवृक्षस्य पालनं कुर्मः वटवृक्षतः किमपि न बलं न मिलति वयं सर्वे अपि जानीमः खलु कियत् स्थानं तदर्थम् आवश्यकं मन्दिरे मन्दिरे वटवृक्षाणि यदा वटवृक्षाः यदा स्थापयन्ति कियत् स्थानं स्वीकरोति किन्तु ततः किमपि फलं मिलति वा केरलेषु सर्वं किम् अभवत् किञ्चित् कालानन्तरं मन्दिरस्य भूमिमध्ये अपि तत्सर्वं कर्तनं कृत्वा रब्बर् स्थापितवान् इत्युक्ते किमर्थं रब्बर् स्थापितवन्तः ततः ततः मिलति डैरेक्ट् अवगच्छति केवलं सर्वविषयेषु किञ्चित् कालानन्तरम् अस्माकं चिन्तनं किम् अभवत् कियत् धनं मिलति धन इदानीन्तन एजुकेशन् अपि तद् अभवत् खलु इदानीन्तन पठनं पाठनं कस्मिन् विषये पाठनं करणीयमासीत् वस्तुतः प्राणविषये पाठनं करणीयमासीत् किल स्वस्य अन्तरङ्गविषये अन्वेषणं करणीयमासीत् अन्वेषणम् इत्युक्ते सर्च् करणीयमासीत् तद् विना कि कस्मिन् विषये अन्वेषणं कृतवन्तः विषयस्य पृष्ठतः गतवन्तः इदानीं भवतः रोगः अस्ति चेत् रोगस्य निवारणं कथं करणीयम् तद् रोगं रोगः एकः विषयः अभवत् तत्र तस्य निवारणं कथं करणीयम् इति चिन्तनं कृतवन्तः तस्य निवारणविषये एव चिन्तनं कृत्वा गतवन्तः तत् तद् किम् अभवत् लोकस्य एकः समग्रस्वभावः अस्ति तद् त्यक्तवन्तः कथं बहूनि उदाहरणानि वयं चिन्तयन्ति एकपुष्पम् अस्ति कथं पठनं चलति इदानीम् एकपुष्पं स्वीकृत्य तस्य सर्वविधच्छेदं कृत्वा तस्य मैक्रोस्कोप् मध्ये स्थापयित्वा सर्वं दृष्ट्वा तस्य विषये पठनं कृत्वा अनन्तरं पुस्तकं लिखति कथं पुस्तकं लिखति लोके समग्र एतत् एतस्मिन् वर्गे विद्यमान सर्वपुष्पाणि एतानि पुष्पाणि सर्वाणि एकमेव भव एवमेव भवति अवगच्छति किन्तु तदेव पुष्पं कालदेशानुसृतं भेदः भवति वा न वा भवति किल यदा भारते तद् भविष्यति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः भारते भवति तादृशं न अमेरिका मध्ये तादृशं न अन्येकराज्ये एकराज्ये आफ्रिकराज्ये कालसन् कारणेन वा अथवा देशकारणेन वा प्रतिपुष्पे भेदाः सन्ति समानजातिमध्ये विद्यमानः चेदपि तत्र भेदः भवति एवमेव मनुष्यस्य कार्यम् अत्र एक औषधस्य निर्माणं करोति अत्र तस्य रिसर्च् कृत्वा तत् कृत्वा सर्वं तादृश एक औषधस्य निर्माणं करोति चेत् तस्य उपयोगः अन्य अन्यस्थाने भवति वा तादृशमेव अधिकुर्वन्ति किन्तु तादृशरीत्या एव अन्यस्थाने न भवति तस्मादेव आयुर्वेदशास्त्रे आसीत् तत्र विद्यमानसस्यानि उपयुज्य किल आयुर्वेदस्य चिकित्सा कथं चलति तत्र तस्मिन् प्रदेशे विद्यमानानि सस्यानि अथवा तत्रत्य मृत् तत्सर्वं तस्य जीवनेन सह बहु सम्बन्धः भवति एतस्य भिन्न बहु बहु कारणानि अहं किमर्थम् उक्तवान् तादृशपठनस्य कारणं किं विषय आधारितपठनं करोति तद् द्वयम् अवगच्छति चेत् पर्याप्तं किल विषय आधारितपठनकारणेन ते तस्य पृष्ठतः तस्य विषयस्य पृष्ठतः पृष्ठतः पृष्ठतः गच्छन्ति यदा भवान् विषयस्य पृष्ठतः गच्छति तत्र कः दोषः तत्र भवतः कर्मबन्धनम् आगच्छति केन कारणेन कर्मबन्धनम् आगच्छति यज्ञार्थं न किमर्थं यज्ञार्थं न इति वयं वदामः प्राणविषये तत्र आधारः नास्ति वस्तुविषये आधारः भवति विषयस्य पृष्ठतः बहु लोके बहूनि कार्याणि तावत् इदानीम् अणुशक्तिनिर्माणम् अभवत् उदाहरणार्थं स्वीकुर्मः यत्किमपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः वस्तुतया अणुशक्तिनिर् निर्माण अनन्तरं सः बहु पठितवान् किल कति कति विषयाः तादृश चलन्ति सर्वकार्याणि विषयस्य पृष्ठतः यदा गच्छति अन्ततो गत्वा तद् कुत्र गच्छति समाजस्य उत्तमाय न भवति समष्टीकृते उत्तमाय न भवति अवगतं औषधविषयमपि उत्तमं नास्ति इदानीं पश्यतु किमर्थं प्रति पञ्चवर्षे औषधानि परिवर्तयन्ति मेडिकल् फील्ड् मध्ये ये सन्ति तान् पृच्छतु प्रतिपञ्चवर्षं सर्वविध अलोपति औषध औषधानि परिवर्तयन्ति किं कारणम् बेटर् नास्ति पूर्वं यत् दत्तवन्तः तत्सर्वम् असमीचीनमिति वदति बहुकालं न फिफ्टि वर्षाणि पञ्चशतं वर्षाणि न वदामि पञ्चवर्षाभ्यन्तरे परिवर्तनम् आगच्छति अथवा इदानीं तादृशविषयेषु महती चर्चा भवति इदानीं कस्मिन्नपि विषये इदानीं भवन्तः चिन्तयन्तु केन्सर् अस्ति तस्य चिकित्सां करोति बहवः वदन्ति कोऽपि रक्षां प्राप्तवन्तः सन्ति अद्य अद्यपर्यन्तं किमो कीमोथेरापि करोति अथवा रेडियेशन् करोति तेन किं किं सम्भवति इति अहं वदामि तत् सर्वं दोषाय तद् न करणीयम् इति अर्थे न वदन्नस्मि अहं वदामि विषयस्य पृष्ठतः एव अध्ययनं चलति मेडिसिन् फील्ड् भवतु फुड् भवतु अथवा अन्यत् किमपि इदानीम् एतादृशवस्तूनि भवतु कम्प्यूटर् इति एकं वस्तु अस्ति अन्ततो गत्वा एतद् वस्तु अस्माकं कार्यकरणे सरलाय वयम् एतत् सर्वं स्वीकृतवन्तः सत्यं सत्यम् ഏതേന കഹ ലാഭ ഇതാനും ബൃഹത് ബൃഹത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചിലത് തത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അഥവാ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏവൈദ്യം ഉദാഹരണാർത്ഥം ഈ തത്ര ഉദ്യോഗം കുറുവന്തി തേ സർവേ സന്തുഷ്ടാ आनन्दः इति न महोदय आनन्दः इति न सामान्यजीवने अपि स्वयम् अस्माभिः चिन्तनीयम् एतत् किल अहं दशवर्षेभ्यः पूर्वं कथमासि आसम् इदानीं कथमस्मि धनमधिकं मिलति इति कारणेन मम किमपि नास्ति किल केन कारणेन तादृशम् अभवत् तावदेव अत्र वदति तद् न आवश्यकम् अथवा आवश्यकम् इति चर्चा नास्ति अत्र स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति वयं यदा चिन्तयामः तदा वयं चिन्तयितुं शक्नुमः कर्म यदा भवान् करोति इदानीं किमर्थम् उक्तवान् इदानीं पश्यतु एकः अहं बहु बहुभिः सह भाषणं कृतवान् अहम् अवगतवान् कोऽपि तादृश किमपि उद्योगं प्राप्तवान् इति कारणेन सः सन्तुष्टः नास्ति किमपि कार्ये अस्ति किमपि पोस्ट् मध्ये अस्ति इति कारणेन तस्य मनश्शान्तिः इति नास्ति तस्य कारणं किम् इति यदा वयम् अन्वेषणं कुर्मः तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कारणं किं तादृशरीत्या एव अस्माकम् अध्ययनं यस्य कस्यापि एकस्य विषये स्वीकरोतु इदानीम् अहम् अहं कदा मम टेन्त् अथवा प्लस् टु समाप्तं तदा अहं चिन्तयामि ओ कुत्र किं पठनीयं मम मनसि भिन्नभिन्न वातावरणकारणेन अथवा गृहकारणेन सर्वं भिन्नभिन्नकारणानि सन्ति कोऽपि इदानीं भवतः पुत्रः जन्म प्राप्तवान् एकः पुत्रः मम एकः पुत्रः भवति इति चिन्तयतु तं यदा अहं वर्धयामि तस्य पूर्वकर्म सम्बन्धेन एव सः मम समीपम् आगत्य जन्म प्राप्तवान् तस्य कर्मकारणेनैव सः जन्म प्राप्तवान् किल तस्य अन्तरङ्गे एका वासना भवति वासना इत्युक्ते तस्य एका रुचिः भवति किल किन्तु नैन्टि पर्सेण्टेज् जनाः अपि तस्मिन् तं न त्यजति वासनायाम् अग्रे गन्तुं तं न त्यजति तस्य वासनायाः वयं परिवर्तनं कुर्मः वयम् इत्युक्ते मातापिता അഥവാ അന്യക്ക് തേഷാം വാസന എന്ന് തസ്യ ഉപരി ആരോപയന്തി തസ്യ പഠനേ ബോധു തസ്യ കാര്യേ ബോധു ഇല്ല ബഹു സാമാന്യ അല്പജനാഹ എവ അന്യമാർഗേണ ഗന്തും ശക്നുവന്തി ഇത്യുക്തി കിമർത്ഥം വദാമി സമാജേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതി ധാരണയ അഥവാ അന്യ കിമപി കാരണേന തഥ ഭിന്നം ഭിന്നം ഭിന്നം ഭിന്നം ഭിന്നം ഗതം കാരണം കിം തസ്യ ഇത്യുക്തെ അസ്മാകം पूर्वतनविद्याः उपनिषत्सु सर्वम् उपनिषत् सर्वं स्वीकृत्य वयं पठामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः सर्वदा कुत्र नयति अस्मान् दृक् मध्ये नयति दृश्यमध्ये न नयति तत्रत्य एजुकेशन् इति यद् वदति तद् भवान् भवतः अन्तरङ्गं प्रति पश्यतु इत्येव आसीत् ഈ അന്തരംഗം प्रति पश्यतु इत्युक्ते तद् इदानीं सर्वे उपयोगं कृत्वा कृत्वा वयं बहुशीघ्रम् अन्यत् किमपि चिन्तयामः एवं बहु किमपि न मम कर्म मया समाधानं प्राप्तव्यं चेत् मम सन्तोषः भव भवितव्यम् इत्युक्ते म तत्रैव श्रद्धा करणीया भवति यज्ञार्थं कर्मणोऽन्यत्र इति वदति किल यज्ञार्थं कर्म इत्युक्ते तदेव यज्ञार्थं कर्म इत्युक्ते अद्य किमर्थं यज्ञार्थं नास्ति कर्म किमर्थं कर्मकारणेन अस्माकं दुःखम् आगच्छति अथवा कर्मकारणेन अस्माकं बन्धनम् आगच्छति कर्मकारणेन सुखं न भवति इति न उक्तवान् कर्म भवान् करोति पुण्यकर्म चेत् भवान् सुखं प्राप्नोति पापकर्म चेत् भवान् दुःखं प्राप्नोति किन्तु एतद्वयमपि अन्तिमं नास्ति तदेव भगवान् वदति किल कर्म विना उपविशामि इति उक्तवान् तत्तु न शक्यते मया किं कर्तुं शक्यते एका उदा उदाहरणं वदति एतस्य याज्ञ याज्ञवल्क्य जनकमहाराजः अस्ति किल तस्य विषये उपनिषत् मध्ये बहुवारम् आगच्छति सः राजा अपि अस्ति राजर्षिः अस्ति किल ऋषिः अपि अस्ति राजा अपि अस्ति जनकः एकवारं व्यासः तस्य पुत्रं तस्य समीपं प्रेषयति पठितुं तदा पुत्रः अपि सः अपि ऋषिः अस्ति स्य नाम अहं विस्मृतवान् किम् अस्ति इति कुत्रापि अस्ति इति पश्यामि तस्य सुखदेव सुखदेव सुखदेवं सः एतस्य समीपं प्रेषयति जनकस्य समीपं व्यासः पठितुं तदा तस्य मनसि अस्ति तत्र गत्वा दृष्टवान् सः राजा अस्ति सुखदेवः चिन्तयति एषः अहं ऋषिपुत्रः अस्मि एषः राजा अस्ति एतस्य समीपतः अहं किं पठामि सः अवगतवान् सः किमपि न उक्तवान् सः तम् उक्तवान् भवान् एक पात्रे पूर्णं तैलं दत्वा सः उक्तवान् तद् मस्तके स्थापयित्वा भवान् एतस्य नगरस्य एकप्रदक्षिणं कृत्वा आगच्छतु आगमनसमये भवान् नगरे किं किं दृष्टवान् सर्वं मम समीपं विवरणं करणीयम् इति उक्तवान् तत् स्थापयित्वा गतवान् सर्वं दृष्ट्वा आगतवान् आगत्य जनकस्य समीपं विवरणं कृतवान् अहं किं किं दृष्टवान् किं किम् अस्ति सर्वं विवरणं कृतवान् तदा जनकः पृष्टवान् भवतः मस्तके यत् तैलम् आसीत् पात्रे ततः एक ड्रोप् अपि बहिर्न गच्छेत् इति उक्तवान् आसीत् गतं वा इति पृष्टवान् न गतम् इति उक्तवान् कथं सर्वसमयेपि मम तत्र श्रद्धा आसीत् अहं सम्पूर्णं कार्याणि पश्यन् आसम् सर्वविषये अहं कारणमय विवरणं करणीयं किन्तु तथापि मम सर्वसमये मम किम् आसीत् अत्र श्रद्धा आसीत् तदेव अहमपि करोमि राजपालनं करोमि तदा सः अवगतवान् ओ एवं राजपालनं करोतु जनकस्य विषये बहु उत्तम उत्तमकथाः सन्ति एवं याज्ञवल्क्यः अस्ति जनकस्य गुरुः तदा याज्ञवल्क्यः यदा यदा पाठयति तस्य वर्गः यदा भवति तत्र एक एकस्थानम् एक चेर् इति चिन्तयतु प्रथममेव एक सीट् एतस्य कृते स्थापितं भवति कस्य जनकस्य कृते अन्ये सर्वे ऋषयः एकः एषः एकः एव राजा अस्ति पठितुम् आगच्छति तदा सर्वे राजानः सर्वे ऋषयः परस्परं केचन जनानां मनसि बहु ईर्ष्य केचन जनाः चिन्तयन् केचन एवं चिन्तयन्ति ओ सः राजा अस्ति किल तस्मात् तस्य कृते स्पेशल् एतत् इति सर्वं कोऽपि न चिन्तयति तस्य स्थानं किम् इति एकस्मिन् दिने सः पाठे नासीत् तदा एकः भृत्यः आगत्य उक्तवान् नगरे अग्निः अभवत् नगर सर्वगृहाणि ज्वलन्ति एतेषां सर्वेषां गृहं तत्रैव ये ये ऋषयः तत्र सन्ति तेषां ते सर्वे उत्थाय पलायनं कृतवन्तः किमर्थं पलायनं कृतवन्तः तेषां गृहे किं भवति ऋषि एव किल तस्य गृहे किं भवेत् एकवस्त्रं भवेत् अथवा एकपात्रं भवेत् अन्यत् किमपि नास्ति किञ्चित् वस्तूनि एव सम्पूर्णं नगरं कस्य अस्ति जनकस्य सः चलनमेव न करोति सः तत्रैव उपविष्ट उपविश्य तस्य पाठनं शृण्वन् आसीत् तदा अनन्तरं सः याज्ञवल्क्यः वदति भवान् शीघ्रं गच्छतु भवतः धर्मः कारणं भवान् राजा अस्ति तदा सः किमपि विकारं विना उत्थाय सः तत् कार्यं कर्तुं गच्छति तदेव कथं कर्म करोति सः सर्व राजपालनम् इति कार्यं करोति अध्ययनम् इति कार्यमपि करोति तद् कथं परस्परम् एतद् विना करोति केन कारणेन सः तद् कर्तुं शक्नोति सः तस्य अन्तरङ्गादेव सर्वं पश्यति यथा बन्धनं नास्ति तदेव यज्ञ यथा बन्धनं नास्ति तादृशकार्यमेव यज्ञं भवति अथवा यज्ञ बन्धनं न भवितव्यम् इत्युक्ते यज्ञरूपेण कार्यं करणीयं परस्परसम्बन्धः अस्ति किल तदा तदा अस्माकं जीवने अहं किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते अस्माकं जीवने अस्माभिः तस्य अभ्यासः करणीयः इत्युक्ते कथम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः इत्युक्ते लघु लघु लघु लघु कार्याणि अस्माभिः कथं चिन्तनं करणीयम् प्राणविषये प्राधान्यं दत्तु प्राणविषये इत्युक्ते अन्तरङ्गात् भोजनस्य विषये चेत् अथवा एतत् सर्वं प्रतिदिनजीवनस्य विषयः भोज भोजनस्य विषये चिन्तयति चेत् किं करणीयम् अस्माभिः रुचिविषये चिन्तनं न तस्य अर्थः रुचिकर आहारः न करणीयः इति मया उक्तं वा न एवं न सर्वम् आपोसिट् न स्वीकरणीयं तस्य केचन जनाः सन्ति शृणोत्वाद् विपरीतमेव करोति तस्य तद् तद् न सर्वमपि वयं भगवान् तथैव वदति कर्म सर्वं करोतु भवान् न स्टोप् करो किमपि भवान् न करोतु भवतः अन्तरङ्गे भावनां परिवर्तयतु भवान् बहु सामान्यविषयः न तद् भावनायाः परिवर्तनेन भवतः जीवनमेव परिवर्तनं भवान् दानमेव करोति इति चिन्तयतु भवान् अहङ्कारेणैव धनं ददाति चेत् भवतः कृते कः लाभः किल इदानीं संस्कृतभारत्याः समाजनीतिसमयः अस्ति तदा वयं वदामः समर्पणम् एकं धनदानम् इति एकं दानम् इति तद् वक्तुं न शक्यते दानमिति पदं बहु उत्तमं संस्कृते दानम् इति पदस्य व्युत्पत्तिः अस्ति प्रतिपदस्य व्युत्पत्तिः अस्ति स्वस्व स्वत्वनिवृत्ति परस्वत्वप्राप्ति तस्य नाम एव दानम् इत्युक्ते प्रतिपदस्य तादृश अर्थः अस्ति गच्छति इत्युक्ते स्वस्थानात् अन्यस्थानप्राप्तिः स्वस्थानात् गमनम् इति अर्थः सर्वक्रियापदस्य तादृशव्याख्यानं करोति तदा दानम् इति पदस्य व्याख्यानं कृतवान् दानम् इत्युक्ते किम् इदा इदानीम् एतद् मम मम अस्ति एतत् अहम् एतद् महोदयाय ददामि इति चिन्तयतु अप मम एतस्य उपरि विद्यस्वामित्वं समाप्तम् मम नास्ति अनन्तरम् अहम् एतत् दत्तवान् इदानीं मम स्वामित्वं समाप्तं तस्य स्वामित्वं कस्य तस्य तदा तदा एव दानम् इति वदति तस्य अन्यथा दानम् इति न वदति तस्मात् दानमिति तत्र वयं वक्तुं न शक्नुमः किन्तु समर्पणम् इति यदा वदति अहं डोनेशन् इति इङ्ग्लिश् मध्ये वयं वदामः स्वाभाविकतया किल डोनेशन् करणं भिन्नं समर्पणं भिन्नं समर्पणं कुतः समर्पणम् अन्तस्तात् आगच्छति किल कुतः इति अन्तरङ्गतः इति तस्य प्राक्टिकल् कथं कथं कर्तुं शक्यते तदेव भवान् इदानीम् उक्तवान् किल भगवत् सर्वं भगवत अर्पणं करोमि इति चिन्तयतु तदा प्राक्टीस् तस्य बहु सरलं न तत् किन्तु सर्वाणि कार्याणि तादृशं करोतु इति भगवान् वदति തദർത്ഥം സർവാണി കാര്യാണി താദൃശം കരണീയം ചെയ്ത് അസ്മാഭിഹി കഥം ആരംഭ കാണിയ തദർത്ഥമേവ അഹം എത്തസ്യ വിവരണം കൃതവാൻ പ്രാണദൃഷ്ട്യ കാര്യം കർത്തും ആരംഭം കരോതു ഏക കാര്യം ഏതാ കരോതി തസ്മിൻ സമയ ചിന്തയതു ഏതത് കാര്യം അഹം കിമർത്ഥം അഹം പാഠയാമി മയ പ്രാക്ടീസ് കരണീയം മമ मम अभ्यासनिमित्तम् अन्येषां निमित्तं न किमर्थं मया एतदर्थं मम प्राणनिमित्तम् इत्युक्ते अहं भवन्तः अत्र पठितारः अहं पाठयामि इति नास्ति तत्र मम प्रयत्नः सर्वदा कुतः भवेत् मत्पक्षतः किल मम प्रयत्नः मम मया समये आगन्तव्यम् मया समये आरम्भः करणीयः अथवा मया कियदर्थं मया पूर्वसिद्धता करणीया एतत् सर्वं मम कार्यं तादृशम् अहं चिन्तयन् अस्मि इति चिन्तय तादृशमेव मम चिन्तनं गच्छति चेत् कालान्तरे मम पाठनम् उत्तमं भविष्यति तेन मम किमपि बन्धनं न भवति किन्तु अहं प्रतिदिनं चिन्तयामि मम पाठनेन मया एतावत् धनं प्राप्तव्यम् अथवा मम एतादृशी प्रसिद्धिः भवेत् किमपि तादृशविषयस्य पृष्ठतः मम चिन्तनं गच्छति चेत् गच्छति स्वाभाविकतया न गच्छति इति न किन्तु तद् न करोतु इति प्रयत्नः भिन्नं भवति तादृशं गच्छति चेत् कदापि मम पाठनं सम्यक् न भविष्यति कारणं तस्मिन् विषये मम चिन्तनं न मम चिन्तनं किं मम प्रसिद्धिविषये अथवा मम धनसङ्ग्रहणविषये वा किल एवं सर्वविषये लोके तादृशमस्ति तदा एव यज्ञार्थात् करणीयम् इति वदति किन्तु कथं करणीयम् अन्य एकपदमपि तत्र अस्ति किमस्ति यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र अन्यत्र ലോകോയം കർമ്മബന്ധനः തദർത്ഥം കർम കൗന്तेയ മുക്തസङ्गः तदेव अग्रिमं पदमस्ति मुक्तसङ्गः भूत्वा करोतु इति वदति मुक्तसङ्गः इत्युक्ते किं तत्र अस्माकं सङ्गः न भवेत् प्राणनिमित्तं यदा कार्यं करोति सङ्गः न भवति यदा यदा वयं विषयस्य उपरि किमर्थं विषयस्य उपरि इति वदामि इदानीं पश्यतु अहम् उक्तवान् एतद् अहं पश्यामि किल अहम् अस्मि इति कारणेन एव अत्र अहं पश्यन्नस्ति अहं पश्यन्नस्मि अहं वस्तु एतत् सदा सर्वदा अस्माकं चिन्तनम् एतस्य आधारेण भवति चेत् मम सङ्गः भवति तेन सह किन्तु मम आधारः मम चिन्तनस्य आधारः एतदेव उदाहरणमेव एतदेव वस्तु इति न वदामि मम आधारः कुत्र भवेत् मम दर्शने अवगच्छति मम दर्शने इत्युक्ते दर्शने आधारः दृक् मध्ये दृश्यवस्तुमध्ये न यद् दृक् इति एकं पुस्तकमेव अस्ति दृक् दृश्यविवेकः इति तत्र एतदेव वदति आहत्य अस्माकम् अन्तरङ्गं प्रति अस्माकं चिन्तनं सर्वविषये अपि सामान्यविषयतः आरभ्य तादृशचिन्तनस्य आरम्भं करोतु तदा किं भवति इत्युक्ते वयं समग्रप्रपञ्चस्य विषये चिन्तयितुं शक्नुमः समग्रप्रपञ्चस्य विषये चिन्तयितुं शक्नुमः इत्युक्ते कथं मम वयम् अवगच्छामः अपि प्रपञ्चे वयं जीवनं कुर्मः तद् बहु बहूनि वस्तूनि अत्र सन्ति इति कारणम् अस्माकं चिन्तनस्य आधारः सः किल तदेव केचन किं वदामि भिन्नभिन्नदर्शनस्य भेदः केचन जनाः वदन्ति मनुष्यः एव भगव भगवतः सृष्टिः अस्ति तेन किमपि कर्तुं शक्यते किल अहं न के के इति न वदामि तादृशचिन्तनम् अस्ति किल तस्मादेव वृक्षाणां छेदनं करोतु अथवा नदीनां नाशं करोतु अथवा भूमिः नाशं करोतु भूमिमध्ये कर्तनं करोतु भवान् यावत् इन्धनं पेट्रोल् आवश्यकं भवान् स्वीकरोतु किन्तु एतेन किं भवति इदानीं वयमेव वदामः किल तादृशकर्तनं करोति भूमिनाशः भवति खलु किम किमर्थं तद् स्वीकरोति कारयानं चालयति अथवा अन्यत् चालयतु एतत् एतत् विषयस्य पृष्ठतः यदा गच्छामः स्वस्य सुखं सुखं सुखम् इति यदा वयं पृष्ठतः गच्छामः इन्द्रियाणां पृष्ठतः यदा गच्छामः तादृश अध्ययनमेव भवति एतत् बहु अग्रे गतम् इदानीं तादृशमेव चिन्तनमस्ति इति कारणेन पठनस्य बेस् तदेव इदानीं पश्यतु इदानीं वयं वदामः केचन इदानीं भीग भीकरवादिनः किल इदानीं कुत्रापि बहु ते कुर्वन् ते बहु भिन्न अस्माकं दृष्ट्या तत् सर्वं बहु असमीचीनं किल इदानीं परह्यः किमपि अहम् एक चित्रं दृष्टवान् एक वार्तायां दृष्टवान् महिलानां विक्रयणं करोति ते विक्रयणमिति सेलिङ्ग् महिलानाम् इत्युक्ते एका एका महिला भवान् ततः दश डालर् विंशति डालर् त्रिंशत् डालर् इति वदति दशमहिलाः एव स्थापितवन्तः सन्ति ततः विक्रयणं करोति भवान् स्वीकृत्य गच्छति चेत् भवता तस्याः उपरि किं किं कर्तुं शक्यते इति नियमः ചിന്തയതു തസ്മിൻ विषये नियमान् लिखित्वा स्थापितं चेत् तस्य समाजस्य चिन्तनं कथम् इदानीं तादृशनियमाः मिलिट्रि तादृश एकः नियमावली दृष्टवन्तः इदानीं तादृशनियमाः भवान् एकां महिलां क्रीणाति चेत् भवतः भवता तस्याः उपरि किं किं कर्तुं शक्नोति इति नियमः तादृशनियमाः कुत्र आगतम् एकसमाजे किल तादृशनियमाः समाजे कदा आगच्छति समग्रसमाजस्य चिन्तनं कुत्र गच्छति अवगतं समानमेव अस्माकं बहुविधपठनं तस्य कारणं किम् इत्युक्ते वयं कदापि अस्मत्केन्द्रितचिन्तनं न करोति प्राणकेन्द्रितचिन्तनं न करोति अस्मत्केन्द्रितचिन्तनम् इत्युक्ते प्राणकेन्द्रितचिन्तनम् यदा तादृशचिन्तनं वयं कुर्मः किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् जीवने तादृशजीवनस्य आरम्भं यदा वयं कुर्मः अस्माकं जीवनस्य परिवर्तनं भवति तदर्थं किं करणीयमिति वदति तदर्थं भवान् कर्मस्थोप् न करोतु जनाः तदेव कुर्वन्ति प्रथमं तद् न यज्ञार्थात् भवान् कर्म करोतु कथं कर्म करणीयं भगवान् एकमेकम् आरम्भं कृतवान् एकम् एकम् एव अत्र उक्तवान् सङ्गं विना विषयस्य उपरि भवान् बहु चिन्तनं विना भवतः आधारेण प्राण आधारेण भवान् चिन्तन भावनां करोतु ततः भवान् कार्यस्य आरम्भं करोतु तदा किम् अग्रे अग्रे आगच्छति यज्ञम् इत्युक्ते किम् इति विवरणं करोति अग्रे अग्रिमश्लोके बहु तत्र सन्ति चतुर्थाध्यायपर्यन्तं भिन्नभिन्नश्लोकेषु यज्ञसङ्कल्पः इत्युक्ते किम् इति वदति किमर्थं यज्ञसङ्कल्पः इति वदति किञ्चिदनन्तरं वदति मनुष्याः देवाः मिलित्वा मनुष्याः यज्ञं कुर्वन्तु देवाः तस्य फलं यच्छन्ति परस्परम् एवं पूरकाः भूत्वा जीवनम् आनन्देन भवन्तः नयन्तु तत्र वयं चिन्तयामः मनुष्यः इत्युक्ते वयं देवाः इत्युक्ते तत्र किं देवाः इत्युक्ते यदा स्वर्गे उपविशन्ति इति देवाः न वयं तत्र चिन्तनं कृत्वा एकैकशक्ति एव एकैकदेवः तदा भवान् तदनुसृतं तत्र करोति तत् तदनुसृतफलमेव ददाति किल उदाहरणार्थं वृक्षाणां संरक्षणं करोति वृक्ष वृक्षाः बहु आक्सिजन् ददाति शुद्धवायुः भवति किल इदानीं कुत्रापि अहं पठितं चैनामध्ये वा कुत्रापि किं यत् प्राणवायुः बोटिल् मध्ये विक्रयणं करोति किं विंशति पञ्चविंशतिवर्षेभ्यः पूर्वं जलविक्रयणं करोति इत्युक्ते कोऽपि विश्वासं करोति स्म वा मम बाल्यकाले अहं कुत्रापि न दृष्टवान् जलं बोटिल् मध्ये विक्रयणं करोति इति अद्य किम् अद्य सर्वत्र सर्वसाधारणं किल शुद्धजलं पातव्यं चेत् विक्रयणं क्रेतव्यमेव तत्र बिस्नेस् आगतं खलु तत्र धनस्य आधारः आगतः किमर्थं धनस्य आधारः आगतः प्राणविषये चिन्तनं नासीत् മനുഷ്യഹ സർവദാ തത്ര കസ്യ പൃഷ്ഠതഃ ഗതവന്തം ധനം ധനസംഗ്രഹണം കഥം ധനാർജനം കരണീയം ഏവം ഏകഹ മയാ കിം അഹം ചിന്തയാമി സാപി അപി ചിന്തയതി സഹ അപി ചിന്തയതി കില സർവേ യഥാദൃശം ചിന്തയതി ചേത് അനന്തര സമാജഃ കുത്ര ഭവതി സമ്യക് ന തത് സ്വസ്യ ततः स्वस्य मुक्तिनिमित्तं भवान् ततः मनश्शान्तिम् इच्छति चेत् भवतः कर्मसमापनं न भवतः मार्गः भवतः मार्गः कः यज्ञार्थम् इति भवान् परिवर्तनं करोतु कथं यज्ञार्थमिति परिवर्तनं करो कर्तुं शक्यते प्रतिदिनं भवता चिन्तनीयम् एकैक मया लघु लघु कार्याणि मया कृतानि कार्याणि कथं भवति तत् कथमहं कुर्वन्नस्मि इति चिन्तयित्वा अग्रे वयं गच्छामः अस्माकं जीवने परिवर्तनम् आगच्छति शान्तिः आगच्छति लोकसेवनार्थं न एतत् सर्वम् एवमपि न चिन्तयति बहुजनाः चिन्तयन्ति लोकमहं सम्यक् करोमि न भवान् सम्यक् भवति भवतः शान्तिः आवश्यकी किल भवतः मनश्शान्तिः भवतः सन्तोषः भवतः आनन्दः आवश्यकः भवान् बहुकालात् बहूनां वस्तूनां पृष्ठतः भवान् पलायनं कुर्वन् अस्ति भवतः तत् भवान् प्राप्तवान् वा न इति अस्ति चेत् भवान् एकवारं स्वयं चिन्तयतु इत्येव तस्य अन्य बहु किमपि तत्र स्वस्य जीवनं प्रति तस्य अन्वयः करणीयः सामान्य अर्थः तस्य एकवारं समाजः एवम् एवम् आचरणं करोतु इत्युक्ते एवं करोतु आचार आचारः इत्युक्ते आचारः इत्युक्ते किं किमपि किमपि करोति सन्ध्यावन्दनम् एकः आचारः रिचुवल्स् अस्ति किल समाजः सम्यक् आचरति इत्युक्ते करोतु इत्यर्थः तत्र आचर इति अस्ति किल आचरणं करोतु एवं भवान् करोतु प्रतिदिनं पठतु एवम् आचर इति वदति चेत् तद् एवं करोतु इति भवतु वयम् एकवारं श्लोकमुक्त्वा समापयामः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः